ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2019 ຫາກແຕ່ຈະດຳເນີນການໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2020 ຊົງລິດ ໂພນເ ງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເຂົ້ານາແຊງ ທີ່ປັກດຳໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 84,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຄິດເ ປັນ 84 ເປີເຊັນຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ສ່ວນການປູກພືດລະດູແລ້ງ ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນພື້ນທີ່ 91,556 ເຮັກຕາ ຄິດເປັນ 58 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 0.7 ເປີເຊັ ນ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ 1.3 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2018 ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃຫ້ໄດ້ທີ່ອັດ ຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2019 ເພາະຍັງເຫຼືອເວລາສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພຽງ 5 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ປີ 2020 ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຂະຫຍ າຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີ່ລະດັບ 7 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ວາງອອກ ກໍຄືສະເລ່ຍ 7.2 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.7 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸພັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເພາະວ່າໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມານີ້ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສ ະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກຫັ້ນນະ ແມ່ນ 7.2 ແລະ ພວກເຮົາ 4 ປີສະເລ່ຍນີ້ໄດ້ແຕ່ 6.7 ອັດຕາການເຕີບໂຕຫັ້ນ ສະນັ້ນແຫຼະ ເພື່ອໃຫ້ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ເປີເຊັນ ສະເລ່ຍຂອງແຜນການຫ້າປີຫັ້ນ ແຜນການ 2020 ນີ້ ມັ ນຕ້ອງມີລັກສະນະສູ້ຊົນບຸກບືນ ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ GDP ເຕີບໂຕຕ່ຳສຸດເປັນ 7 ເປີເຊັນ ທາງດ້ານທ່ານ ສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊ ຍ ADB ສຳນັກງານປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນລາວໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 6.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນລະດັ ບດຽວກັນກັບໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໃນນີ້ຈະເປັນການຂະຫຍາຍຕົວໃນພາກກະສິກຳ 2.5 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິການ 6.7 ເປີເຊັນ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກຳ 8.1 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີປັດໄຈພາຍໃນ ລາວ ທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນຫຼາຍດ້ານຄືກັນ ເຊັ່ນ ການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດສາຍແອວ ດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະ ເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຄ້າໄມ້ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸລິນທອນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງບາງຂົງເຂດກໍແມ່ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈ າກບາງມາດຕະການຂອງພາກລັດ ເຊັ່ນ ມາດຕະການການຮັດສາຍແອວ ບາງອັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນພາກລັດກໍບໍ່ຢາກໃຫ້ຈ່າຍ ຫຼືວ່າການໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍແມ່ນຫຼຸດລົງ ການລົງທຶນໃໝ່ໆກໍຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເພິ່ນສຸ ມໃສ່ໃນການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນບາງຂະແໜງການກໍຈະເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບ ຄືການຍຸຕິການສົ່ງອອກໄມ້ ເພາະປະຊາຊົນເຄີຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງປ່າໄມ້ ໄປເລັກໆນ້ອຍໆ ມາຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາ ວຂາຍ

ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານລັດໃຫ້ແຂງແຮງ ປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃ ນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອລົດການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA